SBS Radio ມີການເວົ້າວ່າ ວ່າການໄປຊື້ເຄື່ອງຊື້ຂອງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຄ້ຳຈູນໄດ້ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນສຳລັບແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ເຄື່ອງນຸ່ງຢ່າງມາກມາຍປະມານຮ້ອຍພັນລ້ານສິ້ນ ຖືກຜະລິດອອກມາໃນແຕ່ລະຟ້າ ລະປີ ເພື່ອຄົນທັງຫຼາຍຈະບໍລິໂພກ ແລະເຄື່ອງນຸ່ງ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະຖືກນຸ່ງ ກຳລັງເປັນສິ່ງທີ່ຖືກນຳໄປຝັງໄວ້ໃນບ່ອນຝັງຂີ້ຫຍຸກຂີ້ເຫຍື້ອຕ່າງໆ ແຕ່ບາງອັນຖືກນຳໄປມອບໃຫ້ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງມືສອງ ທີ່ເປັນຮ້ານໃ ຈບຸນທີ່ຊົດຊ່ວຍສາທາລະນະຊົນ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍສິ່ງຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ທຸກຍາກໃນສັງຄົມ ບາຮານ ທີ່ມີອາຍຸຢູ່ໃນຂັ້ນຕົ້ນຂອງໄວ 60 ກ້າວເຂົ້າສູ່ການຊື້ເຄື່ອງມືສອງ ເມື່ອຍານາງມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣ າລີໃນຄາວປະມານ 30 ປີປາຍກ່ອນນີ້ ບາຮານ ເປັນອາສາສະໝັກເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ວິນນີ ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນ Brisbane Queensland ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ສອງມື້ຕໍ່ສັບປະດາ ບາຮານເວົ້າວ່າ

ເຈົ້າບໍ່ໄປຮ້ານ Op Shop ຫຼືຮ້ານມືສອງ ເຈົ້າອາດເຫັນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຮູ້ວ່າດີດ້ວຍ ຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼາຍສິບປີ ສະຖານະພາບຂອງບາຮານດີຂຶ້ນຢ່າງມາກມາຍ ແຕ່ວ່າບາຮານຍັງສະໜັບສະໜູນຮ້ານມືສອງນັ້ນຢູ່ຕໍ່ໄປຢ່າງໜັກ ແໜ້ນ ບາຮານເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ

ຍິ່ງໆຂຶ້ນແມ່ນເປັນດັ່ງໄປຫາເອົາສິ່ງທີ່ລ້ຳຄ່າ ຮ້ານ Op Shop ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ 2,500 ຮ້ານ ແຍກເອົາສິ່ງຂອງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ເອົາແລ້ວເຖິງ 6,000 ຕັນ ຈາກທີ່ມັນຈະນຳໄປຖິ້ມໄປຝັງໄວ້ ໂອເມີ ຊອກເກີ CEO ຂອງ National Association of Charitable Recycling Organization ເວົ້າວ່າ

ຕົວຢ່າງ ຖ້າຫາກທ່ານຍັງເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ ທ່ານຄົງຊື້ເສື້ອທຸລະກິດຢູ່ໃນແຫ່ງນີ້ ຍານາງ ເອນນິໂກ ເອເກີດ ໄປເບິ່ງຫຼາຍຮ້ານໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຍານາງກໍຊູດຊ່ວຍຮ້ານ ວິນນີທີ່ນູນດາ ຮ່ວມກັບທ່ານ ໂຈນສ໌ ຍານາງ ອີເກີກ ສັງເກດເຫັນວ່າ

ຜະລິດຄວັນຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າປະສົມເຂົ້າກັນ ການບິນສາກົນນານາຊາດ ແລະ ການຂົນສົ່ງທາງເຮືອ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຊື້ເຄື່ອງນຸ່ງປະມານ 27 ກິໂລຕໍ່ປີ ທີ່ 23 ກິໂລໄປຈົບສິ້ນຢູ່ທີ່ບ່ອນຝັງຂີ້ເຫຍື້ອ Ryan Collins ທີ່ Planet Ark ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງປົກປ້ອງແວດລ້ອມຊີ້ແຈງວ່າ

ແລະ ການຖິ້ມມັນເປັນສິ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຫຼາຍຕໍ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ອຸດສາຫະກຳແຟຊັນໃນເວລານີ້ ຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງປະມານ 100 ພັນລ້ານຊິ້ນໃນທຸກໆປີ ແລະ ສາມຈາກຫ້າຊິ້ນນັ້ນ ໃນເວລານີ້ໄປສຸດສິ້ນຢູ່ໃນບ່ ອນຝັງຂີ້ເຫຍື້ອພາຍໃນ 12 ເດືອນ ວ່າຊັ້ນ ທ່ານ Collins ເວົ້າວ່າ

ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອ ບໍລິສັດ Movinga ທີ່ຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງບ້ານເຮືອນຕ່າງໆເຖິງ 18,000 ຫຼັງຄາໃນ 20 ປະເທດ ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າເຄື່ອງນຸ່ງຂອງແຟຊັນຕ່າງໆຫຼາຍປານໃດຖືກນຸ່ງຖືກໃຊ້ ການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ ວ່າ

in an op shop because you, have to slow down and have a look at what's there instead of the typical retail which is a rush rush rush retail therapy type thing. Enjoy more stories in your language by visiting sps.com.au